بەشىنچى سېنتەبىر سەيشەنبە كۈنىدىكى بىر سائەتلىك ئاڭلىتىشىمىزنى ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك قىسقا خەۋەرلەردىن باشلايمىز. بۈگۈنكى خەۋەرلەرنى رادىيومىز مۇخبىرى جەۋلان تەييارلىدى.
خىتاي تەبىئىي بايلىق مىنىستىرلىكى سەككىزىنچى ئاينىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى كۈنى خىتاينىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق ئۆلچەملىك خەرىتىسىنى ئېلان قىلغاندىن كېيىن خىتاي بىلەن چېگرا جېدىلى بولغان قوشنا دۆلەتلەردىن ھىندىستان فىلىپپىن مالايزىيە ۋيېتنام قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ قارشىلىقىغا ئۇچرىغان ئامېرىكا رادىئو شىركىتى تورىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە مەزكۇر خەرىتىدە خىتاينىڭ جەنۇبىي دېڭىزغا ھۆكۈمرانلىق قىلىش غەرىزى ئوچۇق ئىپادىلەنگەن خىتاي يەنە تەيۋەننىمۇ ئۆزىنىڭ دۆلەت تەۋەلىكىدە دەپ ھېسابلىغان جەنۇبىي دېڭىز ستراتېگىيىلىك ئەھمىيىتى مۇھىم بولغان سودا ئىقتىساد رايونى بولۇپ مالايزىيە فىلىپپىن ۋېيتنام قاتارلىق دۆلەتلەر خىتاينىڭ بۇ خەرىتىسىگە قارشى بايانات ئېلان قىلغان ۋە ئۇنى رەت قىلغان فىلىپپىن تاشقى ئىشلار مىنىستىرى خىتاينىڭ فىلىپپىن تاقىم ئاراللىرىنى ئۆزىنىڭ قىلماقچى بولۇۋاتقانلىقىنى بۇنىڭ خەلقئارا قانۇندا ھېچقانداق ئاساسى يوقلۇقىنى بىلدۈرگەن تەيۋەن تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى تەيۋەننىڭ ھەرگىز خىتاينىڭ بىر قىسمى ئەمەسلىكىنى تەكىتلىگەن خىتاينىڭ بۇ خەرىتىسىدە يەنە ھىندىستاننىڭ ئارۇناچال ۋىلايىتى خىتاينىڭ ھىندىستاندىن تالىشىۋاتقان ئاقسايچىن ئېگىزلىكى ۋە ھىمالايا تاغ تىزمىسىنىڭ غەربىي قىسمى قاتارلىقلار خىتايغا تەۋە قىلىۋېلىنغان يەر ناملىرى خىتايچىغا ئۆزگەرتىلگەن ھىندىستان تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى بۇ خەرىتىگە قارشى ئىنكاس بىلدۈرۈپ خىتاي رەئىسى شى جىن پىڭ بىلەن ھىندىستان باش مىنىستىرى مودى تېخى ئالدىنقى ھەپتە ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىنى كۈچەيتىش توغرىلىق سۆھبەتلەشكەن ئىدى بۇ خەرىتىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى ئەمدى ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى چېگرا توقۇنۇشىنى ھەل قىلىشنى تېخىمۇ قىيىنلاشتۇرۇۋېتىدۇ دېگەن ئۇنىڭدىن باشقا خىتاينىڭ بۇ يېڭى خەرىتىسىدە روسىيەگە تەۋە ئۇسسۇرىسكى ئارىلىمۇ خىتاينىڭ زېمىنىغا قېتىلغان بولۇپ روسىيە تەرەپ بۇنى رەت قىلغان خەلقئارا ئىنكاسلارغا كۆرە خىتاينىڭ بۇ يېڭى خەرىتىسى خىتاينىڭ ئۆزىگە بولغان تەمەنناسى ۋە جاھانگىرلىك غەرىزىنى ئەكس ئەتتۈرۈپ بېرىدىكەن. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى توققۇزىنچى ئاينىڭ ئۈچىنچى كۈنى، ئىلگىرىكى تويتتېر يەنى ئېكستا ئۇچۇر يوللاپ، ئۆتكەن يىلى ئون ئىككىنچى ئايدا خىتاي دائىرىلىرى تەرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنغان كامىلە ۋايىتنى قويۇپ بېرىشكە چاقىرغان. دۇنياۋى تەسىرگە ئىگە ئىجتىمائىي ئالاقە تورى تويتتېردا ئېلان قىلىنغان بۇ چاقىرىقتا مۇنداق دېيىلگەن. بۈگۈن كامىلە ۋايىتنىڭ يىگىرمە ياشقا كىرگەن تۇغۇلغان كۈنى. بۇ قۇتلۇق كۈننى ئۇ تۈرمىدە ئەمەس، بەلكى ئۆز ئائىلىسى ۋە ئۇنىۋېرسىتېتتىكى دوستلىرى بىلەن ئۆتكۈزۈشى كېرەك ئىدى. بىز خىتاي كوممۇنىست پارتىيەسىنى كامىلەنىڭ ئىنسانلىق ھوقۇقى ۋە ئەركىنلىكىگە ھۆرمەت قىلىشقا، ناھەق قامالغان كىشىلەرنى دەرھال ۋە شەرتسىز قويۇپ بېرىشكە چاقىرىمىز. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى كامىلە ۋايىتنىڭ تۇتقۇن قىلىنىش مەسىلىسىگە ئىزچىل كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان بولۇپ، بۇ يىل تۆتىنچى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنى روزى ھېيت مۇناسىۋىتى بىلەن تىۋىتتېردا مەخسۇس يازما ئېلان قىلىپ، خىتاي دائىرىلىرىدىن كامىلە ۋايىتنى شەرتسىز قويۇپ بېرىشكە چاقىرغان ئىدى. رادىيومىز مۇخبىرىنىڭ ئېنىقلىشىچە، كامىلە ۋايىت خېنەندىكى شاڭچيۇ سانائەت ئىنستىتۇتىنىڭ ئوقۇغۇچىسى بولۇپ، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئون ئىككىنچى دېكابىر قولغا ئېلىنغان ۋە ئاشقۇنلۇقنى تەرغىب قىلىش جىنايىتى بىلەن ئۈچ يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان ئىدى. كامىلە ۋايىت خىتاينىڭ ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسى بولغان ئۈندىداردا خىتايدىكى نامايىش توغرىسىدىكى سىن كۆرۈنۈشىنى ھەمبەھىرلىگەنلىكى ئۈچۈن تۇتۇلغان بولۇپ، ھازىر قەشقەردىكى مۇش ئاياللار تۈرمىسىدە قاماقلىق ئىكەن. ئۆتكەن يىلى ئون بىرىنچى ئايدا ئۈرۈمچىدە يۈز بەرگەن ئوت ئاپىتى پاجىئەسىدىن كېيىن، ئۈرۈمچى ۋە خىتاينىڭ ئون نەچچە شەھىرىدە يۇقۇمنى نۆلگە چۈشۈرۈش قامال سىياسىتىگە قارشى نامايىش ئېلىپ بېرىلغان بولۇپ، بۇ نامايىشقا قاتناشقان خىتاي ياشلىرىنىڭ تۇتۇلۇپ سوراق قىلىنغانلىقى مەلۇم بولغان ئىدى. ئەمما خىتاي دائىرىلىرى كامىلە ۋايىتنى نامايىش ھەققىدە ۋىدىيو تارقاتتى دېگەن ئەرزىمەس باھانە بىلەن ئېغىر جازالىغان. بۇ يىل سەككىزىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بەشىنچى كۈنى خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى كامىلە ۋايىت ھەققىدە مەخسۇس بايانات ئېلان قىلىپ، خىتاي دائىرىلىرىدىن ئۇنى قويۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلغان ئىدى. ئۇلار باياناتىدا ئۇيغۇرلار ۋە باشقا تۈركىي خەلقلەرنىڭ جەمئىيەتتە بولۇۋاتقان ئىشلارغا پىكىر بايان قىلىش ھوقۇقىنىڭ يوقلىغىنى، ئەگەر ئىپادىلەپ قالسا خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ناھەق ۋە ئېغىر ئۇسۇلدا جازالىنىدىغانلىقىنى قاتتىق ئەيىبلىگەن ئىدى.
رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ يېقىندا خەۋەر قىلىشىچە، ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسى بەشىنچى ئايدا تەكشۈرگەن ئاياغ ۋە كىيىم كېچەكلەرنىڭ يىگىرمە يەتتە پىرسەنتى ئۇيغۇر رايونىدىن چىقىدىغان پاختا بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىكەن. ئىلگىرى مەلۇم بولمىغان بۇ نەتىجە ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ئىجرا قىلىشتا قانچىلىك قىينچىلىققا دۇچ كەلگەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدىكەن بۇ قانۇننى ئىجرا قىلىش ئۈچۈن تاموژنا خادىملىرى پاختا مەھسۇلاتلىرىنى ئىزوتوپلۇق سىناق تەجرىبىدىن ئۆتكۈزۈش ئارقىلىق ئۇنىڭ تەركىبىدىكى كاربون ۋە ھىدروگېن ئېلېمېنتلىرىنىڭ قويۇقلۇق دەرىجىسىنى ئېنىقلاپ ئۇنى كېۋەز ئۆستۈرۈلگەن رايوننىڭ جۇغراپىيىلىك ئالاھىدىلىكى بىلەن باغلايدىكەن تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسى بەشىنچى ئايدا ئوتتۇز يەتتە خىل كىيىم كېچەكنى ئەۋرىشكە ئېلىپ تەكشۈرۈپ ئون خىلىنى شىنجاڭ بىلەن ماس كەلگەن دەپ قاراپ قايتۇرۇۋەتكەن بۇنىڭ ئىچىدە مىككى ماركىلىق قىسقا يەڭ مايكا پاختا بىلەن نىلوندىن ئىشلەنگەن بولۇپ بۇنىڭغا ئوخشاش مۇرەككەپ ئەھۋاللار مەجبۇرىي ئەمگەك تەركىبلىرىنى ئېنىقلاشتا قىيىنچىلىق تۇغدۇرغان خەۋەردە ئېيتىلىشىچە پاختا مەھسۇلاتلىرىنى ئىزوتوپلۇق ئانالىز قىلىش ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسىنىڭ كۈندىلىك مەشغۇلاتى ئەمەسكەن ئۇلار پەقەت مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىقى بار دەپ قارالغان مەھسۇلاتلارنىلا تەكشۈرىدىكەن ئۇلار ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلدىن بۇيان پاختا مەھسۇلاتلىرىنى ئىزوتوپلۇق تەكشۈرۈشنى يېڭى زېلاندىيىدىكى ئورىتايىن شىركىتىگە ھاۋالە قىلغان بولۇپ بۇنىڭغا بىر مىليون ئۈچ يۈز مىڭ دوللار خەجلىگەن ۋىكتورىيە سېكرېتس رالف لاورېن شېيىن قاتارلىق داڭلىق شىركەتلەر پاختا مەھسۇلاتلىرىنىڭ مەنبەسىنى تەكشۈرۈش توغرۇلۇق ئورىتەيىن شىركىتى بىلەن كېلىشىم ئىمزالىغان ئەمما ئورىتەيىن شىركىتىنىڭ ئۇ مەھسۇلاتلارنى قانچىلىك تەكشۈرۈۋاتقانلىقى ئېنىق ئەمەس ئىكەن يەنە كېلىپ بۇ شىركەت ئۆتكەن يىل ئون ئىككىنچى ئاي بۇ يىل تۆتىنچى ئاي ۋە بەشىنچى ئايدا تەكشۈرگەن ئاياغ ۋە كىيىملەرنى ئىشلەپچىقارغان كارخانىلارنىڭ ئىسمىنى بەرمىگەن.
ئەنگلىيە پارلامېنتى تاشقى ئىشلار ئالاھىدە كومىتېتى ئەزالىرى يېقىندا ئېنېرگىيە قانۇنىنى تۈزىتىش لايىھەسىنى ئوتتۇرىغا قويغان. ئۇنىڭدا چوڭ تىپتىكى كۈن تاختا مەھسۇلاتلىرىغا قۇل ئەمگىكىنىڭ ئارىلاشمىغان بولۇشىنى ئىسپاتلاش تەلەپ قىلىنغان. ئەگەر ئەنگلىيەنىڭ نۆۋەتتىكى ھۆكۈمەت مىنىستىرلىرى بۇ قانۇن لايىھەسىنى رەت قىلسا، ئەنگلىيە ئۇيغۇر رايونىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتى بولغان كۈن تاختىلارنى تۆكمە قىلىپ سېتىش دۆلىتىگە ئايلىنىدىكەن. ئەنگلىيە مۇھاپىزەتچى تورىنىڭ ئۈچىنچى سېنتەبىر كۈنى بەرگەن خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا، ئېنېرگىيە قانۇنىنى تۈزىتىش لايىھەسى توققۇزىنچى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنى مۇزاكىرە قىلىنىدىكەن. ئەنگلىيە پارلامېنتى تاشقى ئىشلار ئالاھىدە كومىتېتىنىڭ رەئىسى ئەلىسىيا كېرنس ۋە مەزكۇر كومىتېتنىڭ يەتتە نەپەر ئەزاسى ئوتتۇرىغا قويغان بۇ قانۇن لايىھەسىدە چەت ئەلنىڭ ھەر قانداق ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇش شىركىتى توك مىقدارى بەش يۈز مېگاۋاتتىن يۇقىرى كۈن تاختا مەھسۇلاتلىرى ياكى كۈن تاختا پىروجېكتىنى ئەنگلىيەگە كىرگۈزمەكچى بولسا، ئۆزلىرىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن چېتىشلىقى يوقلىغىنى ئىسپاتلاپ بېرەلمىسە، ئەنگلىيە پىلان ۋە نازارەت ئىدارىسى ئۇلارنى چەكلەيدۇ، دېيىلگەن. ئەنگلىيە پارلامېنتى تاشقى ئىشلار ئالاھىدە كومىتېتىنىڭ رەئىسى ئەلىسىيا كېرنس مۇنداق دېگەن، بىز،

مەلۇم بولۇشىچە، ئۇيغۇر رايونى ھازىر كۈن تاختا مەھسۇلاتلىرىنىڭ ھالقىلىق خام ئەشياسى بولغان كىرىستاللىق سىلىتسىي بازىسى بولۇپ، دۇنيا ئومۇمىي زاپىسىنىڭ ئوتتۇز بەش پىرسەنتىدىن قىرىق پىرسەنتىگىچە ئىگىلەيدىكەن. شىنخۇا تورىنىڭ بەشىنچى سېنتەبىر كۈنى چىقارغان خەۋىرىگە قارىغاندا، يېقىندا ئۇيغۇر رايونىدا سەپتىن چېكىنگەن ھەربىيلەر مۇلازىمەت قىلىش باش ئەترىتى، شۇنداقلا پۈتكۈل رايون تەۋەسىدە مۇشۇ خىل مۇلازىمەتنى قىلىدىغان ئون تۆت تارماق ئەترەت قۇرۇلغان. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، ئۇيغۇر رايونىدا سەپتىن چېكىنگەن دەم ئېلىشقا چىققان ھەربىيلەر ئەللىك مىڭدىن كۆپ بولۇپ، ئۇلار ئۈچۈن ئىككى مىڭ تۆت يۈز ئوتتۇز توققۇز مۇلازىمەت ئەترىتى قۇرۇلغان. ئۇلار ئاساسەن خىتاي پۇقرالىرى ۋە ھۆكۈمەتنىڭ قوللىشى بىلەن قۇرۇلغان ھەمدە خەلق ئۆزىنىڭ ئارمىيەسىنى ھىمايە قىلىدۇ دېگەن شوئار ئاستىدا پىدائىيلارچە ھەرىكەت ئېلىپ بارغان. خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ قېتىم بارلىق ئەترەتنى ئىخچاملاپ تەشكىللىك سىستېمىلىق ھالغا كەلتۈرگەن ۋە ئۇلارنى كومپارتىيەگە مەڭگۈ ئەگىشىپ ماڭىدىغان قوشۇن قىلماقچى بولغان خەۋەردە ئېيتىلىشىچە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا ئەسكەرلىكتىن چېكىنگەن خىتاي ھەربىيلىرىنىڭ ئىشلىرىنى بىر تەرەپ قىلىدىغان نازارەت دەرىجىلىك بىر ئورۇن قۇرۇلغان مەزكۇر نازارەتنىڭ نازىرى يۈ دۇشېڭ سەپتىن چېكىنگەن ھەربىيلەر مۇلازىمەت قىلىش باش ئەترىتىنىڭ ئەسكىرىي سەپتىن چېكىنگەن خىتاي ھەربىيلىرىنى شۇ جايغا يەرلەشتۈرۈش شۇنداقلا جىددىي ئەھۋاللار كۆرۈلسە ئۇلارنى تەشكىللەپ ئىشقا سېلىش ۋەزىپىلىرىنىڭ بارلىقىنى بىلدۈرگەن. ئۇيغۇر رايونى خىتاينىڭ ھەربىي جەھەتتە ئەڭ كۈچلۈك قامال قىلىدىغان رايونلىرىدىن بىرى بولۇپ، رەسمىي ھەربىي قوشۇندىن باشقا يەنە بىڭتۈەن ئەسكەرلىرىنىڭ يېرىم ھەربىي ھالەتتە تۇرىدىغانلىقى مەلۇم. بۇ ھەربىيلەرنىڭ تۇرمۇشىغا كۆڭۈل بۆلۈش خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مۇھىم ۋەزىپىلىرىدىن بىرىگە ئايلانغان. ئامېرىكىدىكى ئانالىزچى ئېلشاد ھەسەن بىڭتۈەننىڭ رولى ھەققىدە سۆز بولغاندا خىتاينىڭ ھەمىشە قېرى ئەسكەرلىرىنىڭ شانلىق ئىش ئىزلىرىنى تەشۋىق قىلىدىغانلىقىنى كوممۇنىست خىتاينىڭ بۇ رايوندىكى ئىشغالىيىتىنىڭ داۋام قىلىشى ئۈچۈن ھەربىيلەرنىڭ بۇ رايوندا مەڭگۈ يىلتىز تارتىشىنى سىياسەت قىلىپ بەلگىلىگەنلىكىنى ئېيتقانىدى

خىتاي تاراتقۇلىرىدا شىنجاڭغا ياردەم پىروگراممىسى بويىچە خىتاي ئۆلكىلىرىدىن ئۇيغۇر رايونىغا ئەۋەتىلىۋاتقان ئوقۇتقۇچىلارنىڭ كۆپەيتىلىۋاتقانلىقى ئۈزلۈكسىز ئاشكارىلانماقتا. سەككىزىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئالتىنچى كۈنىكى قەشقەر تېلېۋىزىيەسى ۋە خىتاي خەۋەرلەر تورىنىڭ ئوتتۇزىنچى ئاۋغۇستتىكى خەۋىرىدە شەندۇڭ ئۆلكىسىدىن قەشقەرگە ياردەمگە كەلگەن ئوقۇتقۇچىلارنىڭ قەشقەرنىڭ ئوقۇتۇش سۈپىتىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشتە ئاكتىپ رول ئوينايدىغانلىقى تەشۋىق قىلىنغان. تېلېفونىمىزنى ئالغان قەشقەر مائارىپ ئىدارىسىنىڭ خادىمى شەندۇڭدىن ياردەمگە كەلگەن ئوقۇتقۇچىلارنىڭ ۋەزىپىسى دۆلەت تىلى مائارىپىنى ئومۇملاشتۇرۇش ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. ئۇلار بۇ خىتاي ئوقۇتقۇچىلىرىنىڭ ناھىيەلەرگە تەقسىم قىلىنىش ئەھۋالى، رايوندا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان دۆلەت تىلى ئوقۇتۇشى نامىدىكى خىتايچە مائارىپ ھەققىدىكى سوئاللىرىمىزغا بۇ دۆلەتنىڭ ئىچكى سىياسىتى دېگەننى تەكىتلەپ جاۋاب بېرىشنى رەت قىلدى. دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز مېھرىباننىڭ بۇ ھەقتىكى مەلۇماتلىرىدا بولسۇن. سەككىزىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئالتىنچى كۈنىدىكى قەشقەر تېلېۋىزىيەسى خەۋىرىدە، سەككىزىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بەشىنچى كۈنى شەندۇڭ ئۆلكىسىدىن يېتىپ كەلگەن بىر يۈز ئەللىك نەپەر خىتاي ئوقۇتقۇچىنىڭ ئون بەش گۇرۇپپىغا بۆلۈنۈپ، قەشقەرنىڭ يېڭىشەھەر، يېڭىسار، يوپۇرغا، مەكىت ناھىيەسىدىكى مەكتەپلەردە خىزمەتكە چۈشكەنلىكى خەۋەر قىلىنغان ئىدى.
شەندۇڭ ئۆلكىسىنىڭ يېڭى بىر نۆۋەتلىك ئۆمەك تەشكىللەش شەكلىدە شىنجاڭغا ياردەم بېرىدىغان بىر يۈز ئەللىك نەپەر ئوقۇتقۇچىسى سەككىزىنچى ئاينىڭ يىگىرمە ئالتىنچى كۈنى قەشقەرگە ئوڭۇشلۇق يېتىپ كەلدى. بىر يۈز ئەللىك ئوقۇتقۇچى ئون بەش مائارىپقا ياردەم بېرىش ئەترىتىگە بۆلۈنۈپ، قەشقەر ۋىلايىتىنىڭ يېڭىشەھەر، يېڭىسار، يوپۇرغا، مەكىت ناھىيەلىرىدىكى ئون بەش مەكتەپكە ياردەم بېرىدۇ. خىتاينىڭ جۇڭگو خەۋەرلىرى تورىنىڭ ئوتتۇزىنچى ئاۋغۇستتىكى خەۋىرىدە يەنە، قەشقەرگە ياردەمگە كەلگەن ئۈچ يۈز يەتمىش يەتتە نەپەر خىتاي ئوقۇتقۇچىنىڭ قەشقەرنىڭ ئوقۇتۇش سۈپىتىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشتە ئاكتىپ رول ئوينايدىغانلىقى مەدھىيەلەنگەن ئىدى. شەندۇڭدىن ياردەم ئۈچۈن قەشقەرگە ئەۋەتىلگەن ئوقۇتقۇچىلار ھەققىدە تېخىمۇ ئىلگىرىلەپ مەلۇمات ئېلىش ئۈچۈن، Қашқар вилаятлік марып идарысыға телефон қылдық. 不好意思， 回答不了。 你现在问的是关于新疆教育系统内部的一些问题。 我刚才说了， 如果你想知道教育系统老师去向问题， 不好意思， 你要是想问这些比较是关于教育系统老师去向的问题， 我建议你先把个人的身份说清楚。 国家的政策你难道不清楚吗？ 你到底是谁？ 你要是再不说的话， 我就把这单电话转到公安局。 كەچۈرسىز، جاۋاب بېرەلمەيمەن. سىز سوراۋاتقان مەسىلىلەر شىنجاڭ مائارىپ سىستېمىسىدىكى ئىچكى ئەھۋاللار. مەن بايا سىزگە ئېيتتىم، ئەگەر سىز مائارىپ سىستېمىسىدىكى ئوقۇتقۇچىلارنىڭ تەقسىم قىلىنىش ئەھۋالىغا دائىر مەسىلىلەرنى بىلمەكچى بولسىڭىز، ئۇ ھالدا كەچۈرسىز، بۇنىڭغا جاۋاب بېرەلمەيمەن. سىز مائارىپ سىستېمىسىدىكى ئوقۇتقۇچىلارنىڭ قەيەرلەرگە ئەۋەتىلگەنلىكى ھەققىدىكى مەسىلىلەرنى سوراشتىن ئىلگىرى ئۆزىڭىزنىڭ سالاھىيىتىنى ئېنىق ئېيتىشىڭىز كېرەك. سىز بۇ دۆلەتنىڭ سىياسىتىنى ئېنىق بىلمەمسىز؟ سىز زادى كىم؟ ئەگەر سىز يەنە ئېيتمىسىڭىز، مەن بۇ تېلېفون ئاۋازىنى ساقچى ئىدارىسىغا يوللاپ بېرىمەن.
تەھدىت تۈسىنى ئالغان يۇقىرىقى گەپلەرنى قىلغۇچى قەشقەر ۋىلايەتلىك مائارىپ ئىدارىسىدىن تېلېفونىمىزنى ئالغان خىتاي ئايال خادىم. ئۇ بۇ سۆزلەرنى توققۇزىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى رادىيومىز ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ سەندۇڭ ئۆلكىسىدىن مائارىپقا ياردەم نامىدا سەككىزىنچى ئاينىڭ ئاخىرى قەشقەرگە يېتىپ كەلگەن خىتاي ئوقۇتقۇچىلارنىڭ قەشقەرنىڭ قايسى ناھىيەلىرىگە تەقسىم قىلىنغانلىقى ھەققىدە سورىغان سوئاللىرىمىزغا جاۋاب بېرىشنى رەت قىلغاندا ئېيتتى.
قەشقەر ۋىلايەتلىك مائارىپ ئىدارىسىدىن تېلېفونىمىزنى ئالغان خىتاي ئايال خادىم سەندۇڭدىن ئاتالمىش ياردەمگە ئەۋەتىلگەن ئوقۇتقۇچىلار ھەققىدە سورالغان سوئاللىرىمىزغا جاۋاب بېرىشنى رەت قىلىپلا قالماستىن، نۆۋەتتە ئۇيغۇر دىيارىدا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان دۆلەت تىلى ئوقۇتۇشى نامىدىكى خىتاي تىلى مائارىپى ۋە رايوندا ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان ئۇيغۇر تىلى ئوقۇتۇشى ھەققىدىكى سوئاللىرىمىزنىمۇ، خىتاينىڭ دۆلەت قانۇنىغا خىلاپ قىلمىش دەپ تەرىپلەپ، بۇ ھەقتە جاۋاب بېرىشنى رەت قىلدى. سۆھبىتىمىز تۆۋەندىكىدەك داۋام قىلدى.
قەشقەردە ئوقۇتقۇچىلىق قىلىش ئۈچۈن قانداق شەرتلەر لازىم؟ دۆلەت تىلى ئوقۇتۇشىدا قانداق تەلەپلەر قويۇلىدۇ؟ سىلەرنىڭ دۆلەت تىلى سەۋىيەسىگە قويىدىغان ئۆلچىمىڭلار قانداق؟

ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن ئىلگىرى بۇ جايدىكى ئۇيغۇرلار ئۇيغۇر تىلىدا مائارىپ تەربىيەسى ئالاتتىغۇ؟
سىز نېمىشقا بۇنداق ئىچكىرىلەپ سورايسىز؟ دۆلىتىمىزنىڭ بۇ ھەقتىكى سىياسىتىنى سىز ئېنىق بىلمەمسىز؟ سىز بىر مۇخبىر ئىكەنسىز.

خىتاي ئوقۇتقۇچىلار ۋە ئۇيغۇر دىيارىدا يولغا قويۇلۇۋاتقان ئاتالمىش دۆلەت تىلى مائارىپى نامىدىكى خىتايچە ئوقۇتۇش تۈزۈمى ھەققىدە قەشقەر ۋىلايەتلىك مائارىپ ئىدارىسى خادىمىنىڭ جاۋابلىرىنى ئاڭلىدىڭلار. پروگراممىمىزنىڭ كېيىنكى قىسمىدا مائارىپنى كۈچەيتىش نامىدا قەشقەر دىيارىغا پۈتكۈل خىتاي مىقياسىدىن قوبۇل قىلىنىۋاتقان خىتاي تىللىق ئوقۇتقۇچىلارغا قويۇلىدىغان تەلەپلەر ھەققىدە رادىيومىز ئۇيغۇر بۆلۈمى ئىگىلىگەن ئەھۋاللارنى ئاڭلايسىزلەر. مېھرىبان تەييارلىدى.

خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى ئوتتۇز بىرىنچى ئاۋغۇست كۈنى ئېلان قىلغان بې دې تېنىڭ ئەيىبلەش خاراكتېرلىك شىنجاڭ دوكلاتىنىڭ بىر يىللىق خاتىرە كۈنى خىتايغا ھەرىكەت قوللىنىش سىگنالى بېرىشى كېرەك ناملىق ئاخباراتىدا بې دې تېنىڭ بۇ دوكلاتنى ئېلان قىلغان بىلەن ئۇ جىنايەتنى توختىتىش ئۈچۈن ھېچقانچە ئىش قىلمىغانلىقىنى ئۇيغۇر رايونىدا ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتنىڭ داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى ھەمدە چوقۇم خىتايدىن ھېساب سورىشى كېرەكلىكىنى ئەسكەرتكەن

ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىمۇ ئوتتۇز بىرىنچى ئاۋغۇست كۈنى ئاخبارات ئېلان قىلىپ بې دې تىنىڭ ئۇيغۇر رايونىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئەھۋالى توغرىسىدىكى دوكلاتى ئېلان قىلىنغىلى بىر يىل بولغان بولسىمۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراش ئەھۋالىدا ھېچقانچە چوڭ ئۆزگىرىش بولمىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتى باشلىقى روشەن ئابباس خانىم بۇ ھەقتە پىكىر بايان قىلىپ مۇنداق دېدى

ئىش بېشىدا بولۇۋاتقان بىر ۋەزىيەتتە بېدېتېنىڭ ئۇيغۇرلار ئۈچۈن تېخىمۇ جانلىق ئاۋاز چىقىرىشىنى كۈتكىلى بولمايتتى زاتەن ئەمدى مىشال بەشلەيمۇ بىر يىل بۇرۇنقى بۇ دوكلاتنى ئۆزى خالاپ ياكى بېدېتېنىڭكى باش كاتىپىنىڭ بۇيرۇقى بىلەن ئېلان قىلغانمۇ ئەمەس بۇ ھەممىمىزگە ئايان ياكى ئۇيغۇرلارغا پايدىسى بولسۇن دەپ بىزگە ھېسداشلىق قىلىپ ئېلان قىلغانمۇ ئەمەس پەقەتلامۇ خەلقئارا جەمئىيەتلەرنىڭ ۋە غەرب دېموكراتىك دۆلەتلىرىنىڭ ئېغىر بېسىمىغا دۇچ كەلگەنلىكى ئۈچۈن ئېلان قىلىشقا مەجبۇر بولغانتى ھەمدە نۆۋەتتە بېدېتېنىڭكى بەزى كومىتېتلىرى ئىنسانىي ۋە ۋىجدانىي بۇرچى ۋە مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىش ئۈچۈن بۇ كىشىلەر ھەم ئۇيغۇرلار توغرىلىق بەزى رېپورتلارنى يېزىۋاتىدۇ ياكى بەزى ئىشلارنى قىلىۋاتقاندەك بولسىمۇ ئانتونىئو گۇتېررېس رەھبەرلىك قىلىۋاتقان BDTنىڭ باش شتابى يەنىلا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئاغزىغا قاراپ كۈن ئۆتكۈزۈۋاتىدۇ. شۇڭا BDTنى ئىسلاھ قىلمىغىچە ئۇلاردىن ئۇيغۇرلار توغرىسىدا ئۆزلىرىنىڭكى BDTنىڭ قۇرۇلغانلىق پرىنسىپلىرى ئۆزلىرى ئىتائەت قىلىپ بىر ئىنسانىيەت ئۈچۈن ئىش قىلىدىغان بىر نەتىجىلەرنى كۈتۈش مېنىڭچە قىيىن.

خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ چاقىرىقىدا سارا بروكس يەنە مۇنداق دېگەن كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى ئىشخانىسى ئېلان قىلغان دوكلاتنىڭ بۇ بىر يىللىقى خەلقئارا جەمئىيەتنى دەرھال ھەرىكەتكە كەلتۈرۈشى كېرەك ھەرقايسى دۆلەتلەر بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشى ئارقىلىق مۇستەقىل بىر خەلقئارا ئۆمەك قۇرۇپ شىنجاڭدىكى خەلقئارا جىنايەت ۋە باشقا كىشىلىك ھوقۇق جىنايەتلىرىنى جىددىي تەكشۈرۈشى كېرەك خالىغانچە تۇتقۇن قىلىنغان ئىز دېرەكسىز يوق قىلىۋېتىلگەن ياكى قىيىن قىستاققا ئېلىنغانلارنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرى بۇ ئىشتا خىتاي بىلەن مۇرەسسەلىشىش ياكى ئاقىغا سۆرەش ئەمەس خىتايدىن جاۋاب ئېلىشقا ۋە ھېساب سوراشقا ھەقلىق بولۇشى كېرەك كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتىدىن مايا ۋاڭ خانىم خىتاينىڭ جىنايىتىدىن ھېساب سوراش جەھەتتە بې دې تې بىلەن يەنىلا ھەمكارلىشىش ئىمكانىيىتى بارلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى

خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن بولغان ئالاقىدىكى يېڭى تەرەققىيات ئەھۋالىنى ئۇلارغا مەلۇم قىلىشقا چاقىردۇق، شۇنداقلا ئۇنىڭ بىزدىن نېمە تەلەپ قىلىدىغانلىقىنى، خىتايدىن ھېساب سوراشقا دائىر پىلان ۋە تەكلىپىمىزنى قانداق ئىجرا قىلىدىغانلىقىنى سورىدۇق. شۇڭا دەيمەنكى، بۇ يەردە قىلىدىغان ئىشلار ناھايىتى كۆپ.

خىتايدىن مەنپەئەت ئالغان ياكى خىتاينىڭ بېسىمىغا ئۇچرىغان دۆلەتلەر ئۆزلىرىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىنىڭ خاتىرىلىنىپ قېلىشىدىن قورقىدۇ. خىتاينىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا مىللەتلەرگە قىلغان زۇلۇمىدىن غەزەپلەنگەن دۆلەتلەر كېلەر قېتىم جەنۋەدە ئۆتكۈزۈلىدىغان كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشى يىغىنىدا ب د ت نىڭ دوكلاتىنى مۇزاكىرە قىلىش ئۈچۈن قايتا بېلەت تاشلاپ، يېتەرلىك ئاۋازغا ئېرىشىشكە كاپالەتلىك قىلسا بولىدۇ.

خىتايغا بېسىم ئىشلىتىش ئۇيغۇر رايونىدىكى خالىغانچە تۇتقۇن قىلىش مەركەزلىرىنى دەرھال تاقاشنى تەشەببۇس قىلىش خىتاينىڭ خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق ئۆلچىمىگە رىئايە قىلىش ئەھۋالىنى نازارەت قىلىش ۋە دوكلات قىلىش ھەمدە شەرقىي تۈركىستان ۋەزىيىتىدىكى ئۆزگىرىشلەردىن قەرەللىك مەلۇمات بېرىش قاتارلىقلار ئىكەن
ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەركىن ئاخبارات مۇنبىرى، ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى.
چېخىيە پايتەختى پىراگادا بىرىنچى سېنتەبىر باشلانغان ئايپەك، يەنى خىتايغا قارشى پارلامېنتلار كومىتېتىنىڭ ئومۇمىي يىغىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئاخىرلاشقان. ئايپەكنىڭ بۇ ھەقتە بەرگەن باياناتلىرىغا قارىغاندا، مەزكۇر يىغىن ئاساسلىقى خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ خەلقئارا قائىدىلەر، ئەركىنلىك ۋە دېموكراتىيە قاتارلىقلارغا كەلتۈرۈۋاتقان خىرىسلىرىغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن قوللىنىدىغان ئىستراتېگىيەلەرنى مۇزاكىرە قىلىشنى مەقسەت قىلغان ئىكەن. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرئىماننىڭ بۇ ھەقتە ئىشلىگەن تەپسىلىي مەلۇماتى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. بىرىنچى سېنتەبىر كۈنى يىگىرمە بەش دۆلەتتىن كەلگەن ئەللىك پارلامېنت ئەزاسى چېخىيە پايتەختى پىراگادا خىتايغا قارشى پارلامېنتلار كومىتېتى، قىسقىچە ئايپەكنىڭ ئۈچىنچى قېتىملىق ئومۇمىي يىغىنى ئۈچۈن توپلانغان. مەزكۇر كومىتېتنىڭ چېخىيە ئاۋام پالاتاسى ۋە كېڭەش پالاتاسىدا ئېلىپ بارغان يىغىنى ئىككى كۈن داۋاملاشقان. ئايپەكنىڭ رەسمىي تور بېتىدىكى مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا مەزكۇر يىغىننىڭ يادرولۇق نۇقتىسى خىتايغا مۇناسىۋەتلىك ئالتە تېما يەنى تەيۋەن ئېنېرگىيە مەنبەسى جەھەتتە يېڭى يوللارنى تېپىش دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇش خوڭكوڭ بىر بەلباغ بىر يول پروگراممىسى ۋە كىشىلىك ھوقۇق قاتارلىقلار ئۈستىدە بولغان يىغىندا قانۇن چىقارغۇچىلار بۇ تېمىلارغا مۇناسىۋەتلىك ھۆججەتلەرنى بىرلىككە كەلتۈرۈش ھەمدە كەلگۈسى بىر يىلدا مۇشۇ مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشقا مۇناسىۋەتلىك پائالىيەتلەر ھەققىدە مۇزاكىرىلەر ئېلىپ بېرىلغان

بۇنىڭ نەتىجىسىدە كېلىپ چىققان ئېغىر مەسىلىلەر ۋە ئۇنى ھەل قىلىشنىڭ يوللىرى ھەققىدىكى تەكلىپلەرنى ئوتتۇرىغا قويغان رەھىمە خانىم بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ يىغىندا ئۆزى ئوتتۇرىغا قويغان مەسىلىلەر ھەققىدە توختالدى مېنىڭكى ئاساسلىق سۆزلىگەن ئۇيغۇر ۋەزىيىتى ھازىرقى ۋەزىيەت بۇ نۇتۇقتا شۇ باشلىنىشىدىلام شى جىنپىڭنىڭكى مۇشۇ يېقىندا ئۈرۈمچىدە سۆزلىگەن سۆزى. بۇنىڭدىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى ھازىر ئۇيغۇرلارغا قاراتقان بۇ سىياسىتىنىڭكى ياخشىلىشىش ئەمەس تېخىمۇ ئېغىر بىر ۋەزىيەتتە شى جىنپىڭنىڭكى نۇتقىدىن كۆرۈۋالغىلى بولىدىغانلىق ۋە ئۆزەمنىڭكى ئائىلەمنىڭ ئەھۋالى ۋە ئەڭ يېقىنقى بىر قانچە دوستلىرىمىزنىڭكى بېشىغا كەلگەن پاجىئەلەر مۇشۇلار ئارقىلىق ھازىرقى ۋەزىيەت، مەيلى دۆلەت ئىچىدە بولسۇن، دۆلەت سىرتىدىكى پائالىيەتچىلەرنىڭ بۇ خىتاينىڭ زۇلۇمى ئاستىدا قانداق بىر پاجىئەلەردىن بېشىمىزدىن ئۆتكۈزۈۋاتقانلىقىمىز ئايپەكتى كى مۇشۇ مىللەت ۋەكىللىرىنىڭ ھەر بىر دۆلەتتىن كەلگەن مىللەت ۋەكىللىرى ۋە مۇشۇ لىدىرلارنىڭكى ئۇيغۇر مەسىلىسىگە تېخىمۇ كۆڭۈل بۆلۈشى ۋە ئۆزىنىڭ دۆلىتىدە بۇ خىتاينىڭكى ھازىرقى جىنايىتى قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت مۇشۇ بويىچە ئاتىلىپ خىتاي ھۆكۈمىتىگە قارشى بىر تەدبىرلەر ئېلىنىشى دېگەندەك مۇشۇ مەزمۇننى چۆرىدەپ نۇتقۇمنى سۆزلىدىم ئۇ يەنە ئايپەك ۋەكىللىرىنىڭ ۋەزىپىلىرىنى ئەسكەرتىپ ئۆتتى.
بۇ ئىنتەر پارلامېنتارىئېن ئالايېنس ئون چاينا يەنى خىتاي مەسىلىسىگە قاراتقان پۈتۈن پارلامېنتلار ئارا مىللەت ۋەكىللىرىنىڭ بىرلىكى. بۇلارنىڭكى ئاساسلىق ۋەزىپىسى نىشان مۇشۇ خىتاي مەسىلىسىدىكى ئىشلارنى مۇزاكىرە قىلىش ۋە ھەر بىر دۆلەتلەردە ئۆزىنىڭ دۆلىتىدە ئۆزىنىڭ پارلامېنتىدا شۇ يەردە تەسىر كۆرسىتىش يەنى خىتاي غا بولغان سىياسەتنىڭكى توغرا ئېلىپ بېرىشىنى ئۆز دۆلىتىنىڭكى باشقا پارلامېنت ئەزالىرىنى يېتەكلەپ شۇ دۆلەتنىڭكى خىتايغا بولغان تاشقى سىياسىتىنى توغرىلاش تۈزىتىش ئاساسلىق ۋەزىپىسى شۇ بۇ ئايپەك ۋەكىللەرنىڭكى ۋە ئايپەكنىڭكى باشلىقلىرىنىڭ. بۇ ساممىت يەنى يىللىق يىغىنىمىزدا ئاساسلىق خىتاي مەسىلىسىدىكى ئەڭ مۇھىم مەسىلىلەرنى بىر قانچە تۈرگە بۆلۈپ قانداق قىلىش توغرىسىدا يېزىلغان ماتېرىياللار مۇشۇ يىغىندا مىللەت ۋەكىللىرى مۇزاكىرە قىلىدۇ ۋە ئەڭ ئاخىرىدا بىر قارار چىقىرىدۇ. بۇنى ئەمدى مىللەت ۋەكىللىرى ئۆزىنىڭ دۆلىتىدىكى ھۆكۈمەتكە بۇلارنى سۇنىدۇ. رەھىمە خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇ مەزكۇر كومىتېتنىڭ مەسلىھەتچىلىرى قاتارىدىن ئورۇن ئالغان. ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى قۇرۇلغان خىتايغا قارشى پارلامېنتلار كومىتېتى ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزاسى ماركو رۇبىيو ۋە روبېرت مېنېندېز، ياۋروپا پارلامېنتىنىڭ ئەزاسى رېينخارد بۇتىكوفېر قاتارلىق مۇھىم شەخسلەردىن تەشكىل تاپقان بولۇپ خەلقئارا تەرتىپنى ۋە كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداش ھەممىمىزنىڭ ئورتاق مەسئۇلىيتى دېگەن شوئارنى ئۆزلىرىگە ئورتاق نىشان قىلغان ئىكەن زۇمرەتئاي خانىمنىڭ رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە ئۇيغۇر مەسىلىسى مەزكۇر يىغىندا مۇھىم مەسىلىلەر قاتارىدىن ئورۇن ئالغان ئەللىكتىن جىق پارلامېنت ئەزالىرى ئوخشىمايدىغان دۆلەتلەردىن كېلىپ بىر قانچە تېما ئۈستىدە مۇزاكىرىلىشتى ئاساسىي تېمىلار ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى تايۋان تىبەت خوڭكوڭ ئوخشاش مۇشۇنىڭغا قارىتا مۇزاكىرە بولدى مەن مۇشۇ جەرياندا بىر ئىنسان ھەقلىرى يىغىنغا مودېراتورلۇق بۇ يىغىنغا ئەمدى ئايرىم ئايرىم يىگىرمە ئوتتۇز پارلامېنت ئەزالىرى قاتنىشىپ مۇشۇ يىغىندا ستراتېگىيە تۈزۈلدى مەسىلەن، بىزنىڭكى ئىنسان ھەقلىرى تېمىدا بولغان يىغىن بۇ ئۈستى يېپىق يىغىن بولدى. ئەنگلىيەدىن، گېرمانىيەنىڭ، رومانىيەنىڭ، كانادانىڭ دېگەندەك پارلامېنت ئەزالىرى بىلەن ئولتۇرۇپ مۇزاكىرىلىشىپ، مەسىلەن، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئالدىمىزدىكى يىلدا قانداق كامپانىيەلەرنى ئېلىپ بارالايمىز ھەم قانداق كونكرېت ئىشلارنى يەنە قىلغىلى بولىدۇ دېگەندەك مۇشتاق نۇقتىدا مۇزاكىرىلەر بولدى. ئۇنىڭدىن سىرت ئىككىنچى كۈنىمۇ كونفېرانس شەكلىدە سۆھبەت پروگراممىلار ئۆتكۈزۈلدى. بۇ سۆھبەت پروگراممىلاردىمۇ ئۇيغۇر، تىبەت، خوڭكوڭلۇقلارمۇ، تايۋانلىقلارمۇ مۇشۇ ئۆزلىرىنىڭ ھېكايىسىنى ياكى ئۆزلىرىنىڭ بېشىدىن ئۆتكەن نەرسىلەرنى سۆزلەپ ئۆتتى. مۇشۇ ئىككى كۈنلۈك كونفرانستا ئەمدى مەن نۇرغۇنلىغان يېڭى دۆلەتلەردىن پارلامېنت ئەزالىرى كەلگەنلەر بىلەن ئۇلار بىلەن پىكىرلىشىشكە پۇرسەت بولدى ئۇلارغىمۇ مۇشۇ ئۇيغۇر داۋاسىنى ئاڭلىتىشقا پۇرسەت بولدى ئۇنىڭدىن سىرت مۇشۇ ئوخشىمىغان يەرلەردىن كەلگەن پارلامېنت ئەزالىرىنىڭمۇ مۇشۇ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىق بولامدۇ ياكى خوڭ كوڭ تىبەت تايۋان بولامدۇ بۇلارنىڭمۇ مۇشۇ نەرسىلەرگە كۆڭۈل بۆلۈۋاتقانلىقىنى تۇيدۇم رەھىمە خانىم ئايپەكنىڭ خىتاينىڭ كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان تەھدىتىگە قارشى تېز سۈرئەتتە كېڭىيىۋاتقان بىر كومىتېت ئىكەنلىكىنى شۇڭا خىتاينىڭ بۇ بىرلىككە پۈتۈن كۈچى بىلەن قارشى چىقىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىدى ھەر يىلدا ئىلگىرىلەشلەر بولۇۋاتىدۇ ھەر يىلدا كۆپىيىۋاتىدۇ ئايپەكنىڭكى كەڭىيىشى كۈچلىنىشى تېخىمۇ كۆپ باشقا دۆلەتلەرنىڭ ھەمدە بەزى جەمئىيەتلەرنىڭكى قوللىشىغا ئېرىشىۋاتىدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ئايپەك قانچىلىك كۈچلەنسە xitoy hukumati bu aypakni o'zininki xalqarodagi kuchini ojizlatadigan bir kuch deb intayin aypakka qarta ھۇجۇممۇ شۇ قەدەر كۈچلىنىۋاتىدۇ ھازىر. ئايپەك ئومۇمىي يىغىنىنىڭ ئاخىرىدا ماقۇللانغان قاراردا مەزكۇر كومىتېتنىڭ ئۇيغۇر رايونى ۋە ئۇنىڭ سىرتىدا خىتاينىڭ ۋەھشىي سىياسەتلىرىنىڭ زىيانكەشلىكىگە ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئېلىپ بېرىۋاتقان كۈرەشلىرىنى داۋاملاشتۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن بۇ پروگراممىنى نۇرئىمان تەييارلىدى.
ئۆتكەن ھەپتىدىكى ئاڭلىتىشىمىزدا بېيجىڭدا شىركەت ئاچقان ۋە نەتىجىلىرى بىلەن خىتاي ئاخباراتى تەرىپىدىن بىر مەزگىل كەڭ تەشۋىق قىلىنغان ياش كارخانىچى ئابدۇخەبىر مۇھەممەدنىڭ تۇتقۇن ئىكەنلىكىنى خەۋەر قىلغان ئىدۇق. مۇخبىرىمىزنىڭ ئىلگىرىلەپ ئەھۋال ئېنىقلىشى داۋامىدا ئۇنىڭ ئۆتكەن يىلنىڭ ئاخىرى ئون نەچچە سەپدىشى بىلەن تەڭ سوتلانغانلىقى ۋە ئون بەش يىللىق كېسىلگەنلىكى ئايدىڭلاشتى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
ئۆزىنى ئاشكارىلاشنى خالىمىغان بىر ۋەزىيەتتىن خەۋەردار كىشىنىڭ رادىيومىزغا ئىنكاس قىلىشىچە ئۇيغۇر ياشلىرى ئارىسىدا كەڭ تونۇلغان ۋە بېيجىڭدا شىركەت قۇرغان ئابدۇخەبىر مۇھەممەد دىنىي ئەسەبىيلىك ۋە بۆلگۈنچىلىك گۇمانى بىلەن تۇتقۇن قىلىنغان ئۇنىڭ دېيىشىچە ئاقسۇ شەھىرى ۋە كەلپىن ناھىيىسىدىن ئەۋەتىلگەن تۆت نەپەر ساقچى ئۇنى ئۆتكەن يىلنىڭ ئوتتۇرىلىرى بېيجىڭدىن تۇتۇپ ئەكەلگەن بىز ئالدى بىلەن قولىمىزدىكى يىپ ئۇچىغا ئاساسەن ئاقسۇ شەھىرىنىڭ لەڭگەر يېزىلىق ساقچىخانىسىغا

شۇنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتى بىلەن بىر كۆرەشكىنى بولامدۇ مۇشۇ لەڭگەر تەۋەلىكىدە ئاتا ئانىسى بىر دۇكان ئاچىدۇ دەيدۇ. تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان خادىم بۇ دېلو ھەققىدە گەپ قىلىپ بېرەلمەيدىغانلىقىنى ئەنسىز بىر كەيپىياتتا بايان قىلدى. ئاا بالا خېلى مەشھۇر بالىغۇ بۇنى بېيجىڭدا ھېلىقى شىركەت ئاچقان بۇ خەۋەردىن پەل چىققان ئابدۇخەبەر مەمەت. ھازىر سىزگە دەۋاتىمىز، بىز بۇنداق ئىش بېجىرەلمەيمىز، ئادەم چاغلىق قىلالمايمىز. بۇ مانداق دەيدۇ، ئابدۇخەبەر مەمەتنى كېسىپ كەتتى دەيدۇ، ئون بەش يىللىق كېسىپ كەتتى دەيدۇ، ئەگەر بۇ كېسىپ كەتكەنلىكى توغرىمۇ؟ بۇ نەرسىنى بىز تېلېفوندا بېجىرەلمەيمىز، ئاخىرقى قېتىم دەپ بېرەي سىزگە، بىز تېلېفوندا ئىش بېجىرەلمەيمىز، بار دېلو مەلۇم قىلىدىغاننىڭ تېلېفونىنى بېرىڭ. ئەمما ئۇ ئابدۇخەبەرنىڭ تۇتقۇندا ئىكەنلىكىنى ئىنكار قىلمىدى.

خىتاينىڭ يەر شارى ۋاقتى قاتارلىق ئاخبارات ئورگانلىرىدا ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلنىڭ ئالدى كەينىدىكى مەزگىللەردە تونۇشتۇرۇلۇشىچە ئابدۇخەبەر مۇھەممەد ئىككى مىڭ ئونىنچى يىللىرى ئامېرىكىدىكى نيۇ يورك شتات ئۇنىۋېرسىتېتىدا سودا كارخانا باشقۇرۇش كەسپىدە ئوقۇغان ۋە خىتايدا كەسپىي جەھەتتىن تەرەققىي قىلىش مۇمكىنچىلىكى بارلىقىغا ئىشىنىپ ئوقۇش پۈتتۈرگەندىن كېيىن بېيجىڭغا قايتىپ كەلگەن ۋە بېيجىڭدا خەلقئارا مائارىپ مەسلىھەت شىركىتىنى قۇرۇپ، ياشلارغا چەت ئەلدە ئوقۇش ئىمكانلىرى توغرۇلۇق ئۇچۇر ۋە مەسلىھەت بېرىش مۇلازىمىتى بىلەن شۇغۇللانغان. شۇ چاغدىكى خىتاي خەۋەرلىرىدە دېيىلىشىچە، ئابدۇخەبەر قىسقا ۋاقىت ئىچىدە ئىگىلىك تىكلەپ، ئۇيغۇر ئېلىدىكى ياشلار ھەۋەس قىلىدىغان بىر ئۈلگىگە ئايلانغان. نۆۋەتتە نيۇ يوركتا ياشاۋاتقان دوختۇر مەمەتئىمىن ئەپەندى ئۆتكەن ھەپتە فېيسبوكىدا ئابدۇخەبەر مەمەتنىڭ تۇتقۇن قىلىنغانلىقى خەۋىرىنى ئاڭلىغاندىن كېيىنكى تەسىراتلىرىنى ئېلان قىلدى ئۇنىڭ تەسىراتىدا دېيىلىشىچىمۇ ئابدۇخەبەر خىتايدا ئېھتىيات بىلەن ئىش قىلغان تەقدىردە بىخەتەر ياشاش ۋە ئىگىلىك تىكلەش ئىمكانى بارلىقىغا ئىشەنگەن ۋە ئېھتىيات تەدبىرلىرىنىڭ بىرى سۈپىتىدە ئامېرىكىدىكى مەزگىلدە ئۇيغۇرلاردىن ئاساسەن دېگۈدەك يىراق تۇرغان ۋەزىيەتتىن خەۋەردار كىشىنىڭ يەنە بايان قىلىشىچە نۆۋەتتە خىتاي ئۆلكىلىرىدە سانى تولىمۇ ئاز قالغان ئۇيغۇر سودىگەر ۋە ساياھەتچىلەرنى نازارەت قىلىش ئۈچۈن ھەر خىل نام ئاستىدىكى ئىشخانىلار قۇرۇلغان مانا بۇلاردىن بىرى بېيجىڭدىكى شىنجاڭلىقلار ئۈچۈن خىزمەت قىلىش ۋە شىنجاڭلىقلارنى باشقۇرۇش خىزمەت گۇرۇپپىسى بولۇپ تور ئارخىپلىرىنى ئاقتۇرغىنىمىزدا مەزكۇر خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ بېيجىڭنىڭ خەيدىڭ رايونىدىكى شىنجاڭ سارىيى دېگەن بىنادا ئىشخانىسى بارلىقى مەلۇم بولدى بىز بۇ ئىشخانىغا تېلېفون قىلىپ. نۆۋەتتە بېيجىڭدا سودا كارخانىچىلىق بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان ئۇيغۇرلار ئارىسىدا ئابدۇخەبەر مەمەت دەپ بىرسى بار يوقلۇقىنى سورىدۇق. ئابدۇخەبەر، تاس ئاكا سودە سوڭ ئاكا سولەيدە، شىنجاڭجى.
شىنجاڭ رېنگوڭ.

بىز ئۇنىڭدىن ئابدۇخەبەرنىڭ بېيجىڭدىن نېمە ئۈچۈن ئايرىلغانلىقىنى سورىغىنىمىزدا ئۇ ئۆزىنىڭ بىر نۆۋەتچى خادىم ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ بۇ ئەھۋاللاردىن خەۋەرسىزلىكىنى تىلغا ئالدى بىز ئۇنىڭدىن ئابدۇخەبەرنى قايسى ساقچى ئورگىنىنىڭ تۇتقۇن قىلغانلىقىنى سورىغىنىمىزدا ئۇ شىنجاڭنىڭ ساقچى ئورگانلىرى دەپ جاۋاب بەردى
خىتاي خەۋەرلىرىدە دېيىلىشىچە ئابدۇخەبەر ئانا تىلىدىن باشقا ئىنگلىزچە خىتايچە ئەرەبچە ۋە تۈركچە تۆت خىل تىلنى مۇكەممەل بىلىدىغان بولۇپ ئۇ تۈرۈكتە ئوقۇۋاتقان مەزگىلىدىلا سودا تىجارەت ئىشلىرىغا كىرىشكەن ئۇ ئۆزى ۋە بېيجىڭدا قۇرغان شىركىتى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى يەنى ئۇيغۇر رايونىدا چوڭ تۇتقۇن پەللىگە چىققان مەزگىلدە ھەر خىل مۇكاپاتلارغا ئېرىشكەن ۋەزىيەتتىن خەۋەردار كىشىنىڭ ئىنكاس قىلىشىچە بېيجىڭدىكى يۇقىرىقى خىزمەت گۇرۇپپىسى ئابدۇخەبەرنى بىر قانچە يىلدىن بېرى ئىزچىل كۆزىتىپ كەلگەن ۋە ئۇ تۇتقۇن قىلىنغان كۈنى ساقچىلارغا ھەمكارلاشقان تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان مەزكۇر ئىشخانىنىڭ يەنە بىر خادىمىمۇ ئابدۇخەبەر مەمەتنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىن كەلگەن ساقچىلار تەرىپىدىن تۇتۇپ كېتىلگەنلىكىنى دەلىللىدى

ئىگىلىگەن ئۇچۇرلىرىمىزدىن ئۇنىڭ ئەڭ دەسلەپ بېيجىڭدىن كەلپىن ناھىيىسىگە ئەكېتىلگەنلىكى ۋە شۇ يەردە سوراق قىلىنغانلىقى مەلۇم ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىكى ئۇچۇرلاردىن بىرىدە ئۇنىڭ ئون بەش يىللىق كېسىلگەنلىكى تىلغا ئېلىنىدۇ ئەمما ھازىرغىچە ئېنىقلاشلىرىمىزدا ئۇنىڭ كېسىلىپ كېسىلمىگەنلىكى تېخى ئايدىڭلاشمىدى

4 сентябрь көне Германия парламентыда Уйғур достық группасының құрылыш мұрасымы өткізілген. Радиомызның игілішіше, бұл Дүния Уйғур құрылтының дүнияның әрқайсы жайлардыке парламентлада Уйғур достық группасыны құрып шықш планының бір түрі екен. گېرمانىيە پارلامېنتىدىكى ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسىنىڭ قۇرۇلۇش مۇراسىمىغا گېرمانىيەدىكى تۆت چوڭ پارتىيەنىڭ پارلامېنت ئەزالىرى ئىشتىراك قىلغان. بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلارنى گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىلەر. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرى ھەمدە گېرمانىيەدىكى بىر بۆلەك ئۇيغۇرلار بۈگۈن گېرمانىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسىنىڭ قۇرۇلۇش مۇراسىمىغا قاتناشقان. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ بەرگەن مەلۇماتلىرىغا قارىغاندا، بۇ گۇرۇپپىغا گېرمانىيەدىكى تۆت چوڭ پارتىيەنىڭ پارلامېنتتىكى ئەزالىرى ئىشتىراك قىلغان. بۈگۈن گېرمانىيە پارلامېنتىدا بىز بىر قانچە يىلدىن بۇيان ئارزۇ قىلىپ كەلگەن ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپى گېرمانىيە پارلامېنتىدىكى ھەر قايسى سىياسىي پارتىيەلەردىن پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ قاتنىشى بىلەن رەسمىي قۇرۇلغانلىقىنى جاكارلىدى. ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىغا خرىستىيان دېموكراتلار پارتىيىسىدىن، يېشىللار پارتىيىسىدىن، سوتسىيال دېموكراتلار پارتىيىسىدىن ۋە لىبېراللار پارتىيىسىدىن بولۇپ ھەر قايسى پارتىيىدىن پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ ئورتاق كۈچ چىقىرىشى بىلەن بۇ يەردە بۈگۈن رەسمىي ئېچىلىشىنى تاماملىغان بولدۇق.
ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسىنىڭ قۇرۇلۇش مۇراسىمىدىن كېيىن ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئۆتكۈزۈلگەن. دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۇ يىغىندا ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسىنىڭ ۋەزىپىلىرى ھەققىدە مەلۇمات بەرگەن. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، دۇنيانىڭ ھەر قايسى ئەللىرىدە ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسىنى قۇرۇپ چىقىش دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئۇزۇن يىللىق پىلانلىرى تەركىبىدىن ئورۇن ئالغان بىر تۈر ئىكەن.
بۇ يەردە مەتبۇئات يىغىنى ئۆتكۈزۈلۈپ، پۈتۈن دۇنياغا گېرمانىيەگە ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىنىڭ جاكارلانغانلىقى ئېلان قىلىندى. ئەركىن دېموكراتلار پارتىيىسىدىن بولغان پارلامېنت ئەزاسى تۈرك ناخباور خانىم ۋە ئەركىن دېموكراتلار پارتىيىسىدىن بولغان پېتېر ھايت ئەفەندىم بۇ دوستلۇق گۇرۇپپىنىڭ قوش رەئىسلىك ۋەزىپىسىنى ئۈستىگە ئالدى. بۇ يەردە مەتبۇئاتقا بۇ ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىنىڭ ۋەزىپىلىرى قۇرۇلۇش ئەھمىيەتلىرى ھەققىدە مەلۇماتلار بېرىلدى ھەمدە دۇنيانىڭ نۇرغۇن دۆلەتلىرىدە ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىلىرىنى قۇرۇش دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان ئېلىپ بېرىۋاتقان مۇھىم كۈن تەرتىپلىرىدىن بىرى بولغان لەردىكى بىزنىڭ خەلقئارالىق لوببى پائالىيەتلىرىمىز جەريانىدا بىزنىڭ كۈن تەرتىپكە كېلىپ كەلگەن ئەڭ مۇھىم پروگراممىلىرىدىن بىرىمۇ ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىلىرىنى كېڭەيتىش ئىدى چۈنكى بۇ پارلامېنتلاردا ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسى قۇرۇلغان ۋاقتىنىڭ ئۆزىدە بىز بۇ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش ئۈچۈن ھۆكۈمەتلەرگە بېسىم قىلالايدىغان يەرلەردە قارارنى چىقىرالايدىغان ئەڭ ياخشى بىر مېخانىزم شەكىللەنگەن بولىدۇ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بېرلىن ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى غەيۇر قۇربان ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە بەزى گېرمانىيە پارلامېنت ئەزالىرى بۇ گۇرۇپپىغا يۇقىرى باھالار بەرگەن بۇ دوستلۇق گۇرۇپپىسىنىڭكى ئېچىلىش مۇراسىمىدىمۇ خىرىستىيان دېموكراتلار پارتىيىسىدىن بولغان بىر پارلامېنت ئەزاسى ناھايىتى ياخشى يىغىنچاقلىدى يەنى بۇ پەقەت يۈزەكى يوسۇندىكى بىر ھەمكارلىشىش گۇرۇپپىسى بولماستىن، بەلكى ھەقىقەتەن بىر دوستلارنىڭ گۇرۇپپىسىدۇر، دېيىلدى. يەنى بۇ ئۇيغۇر خەلقىنىڭكى نۆۋەتتە چېكىۋاتقان ئازاب ئوقۇبەتلىرىنى گېرمانىيەنىڭكى سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي سەھنىلىرىدە تېخىمۇ مۇھىم بىر كۈنتەرتىپكە ئەكېلىش، گېرمانىيە سىياسىتىنى خىتايغا نىسبەتەن تېخىمۇ تەنقىدىي بىر يۆنىلىشكە بۇراشتىن ئىبارەت شۇنداق بىر غايە ئۈستىدە بىر يەرگە كەلگەن ئۇيغۇر خەلقىنىڭكى چىن دىلىدىن ھېسداشلىق قىلىدىغان بىر بۆلەك ئۇيغۇر دوستلىرىدىن شەكىللەنگەن بىر گۇرۇپپا ئىكەنلىكىنى پائالىيەتنىڭكى ئەڭ چوڭ ئەھمىيەتلىرىنىڭكى بىرسى دېيىشكە بولىدۇ. ئۇنىڭ تىلغا ئېلىشىچە، بۇ گۇرۇپپا ئالدىمىزدىكى كۈنلەردە گېرمانىيە پارلامېنتىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى قوبۇل قىلىشى ۋە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە دائىر بەلگىلىمىلەرنى تېخىمۇ كۈچلۈك ئىجرا قىلىشىدا بەلگىلىك رول ئوينايدىكەن.
بۇ دوستلۇق گۇرۇپپىسىنىڭكى پارلامېنت ئەزالىرى بۇندىن كېيىن خەلقىمىزنىڭكى مەنپەئەتى ئۈچۈن ھەقىقىي ئەمەلىي خىزمەتلەرنى ئېلىپ بارىدۇ دەپ ئويلايمەن شۇنىڭ ئىچىدىن گېرمانىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلىدىغان قارارلارنىڭ چىقىشى ۋە گېرمانىيەدە تېخى مۇشۇ يىل رەسمىي كۈچكە ئىگە بولغان تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنى رامكىسى ئىچىدە ۋەتىنىمىزدە

تەشكىلات رەئىسى ۋە مەكتەپ مۇدىرى پەرىدە خانىم بۇ ھەقتە ئۆز تەسىراتلىرىنى بايان قىلىپ ئۆتتى.
بۈگۈن بىز چەكسىز ئىپتىخارلىق ئىچىدە بۇ پائالىيەتكە قاتناشتۇق. پائالىيەتكە ئۇيغۇر مەدەنىيەت مائارىپ بىرلىكىنىڭكى ئەزالىرى ۋە شۇنداقلا ئۇيغۇرىيە مەكتىپىنىڭكى ئوقۇتقۇچى ۋە ئوقۇغۇچىلىرى قاتناشتى. پائالىيىتىمىزدە ئۇيغۇرچە يېمەك-ئىچمەك، ئۇيغۇرچە ناخشا، ئۇسسۇل قاتارلىق مەدەنىيەت پائالىيەتلىرىمىز ئېلىپ بېرىلدى. بۇ پائالىيىتىمىزدە بولۇپمۇ گېرمانىيە ئۇيغۇرىيە مەكتىپىنىڭكى قىز ئوغۇللىرىمىز ئوينىغان ساما ئۇسسۇلى ھەممىسىنىڭكى قىزغىن چاۋاك چېلىشى بىلەن ئاياغلاشتى، چۈنكى بالىلىرىمىز چەكسىز ھاياجان ئىچىدە بۇ ئۇسسۇلنى ئوينىدى. بۇ پائالىيەت تۈگىگەندىن كېيىن بالىلارنىڭكى مۇشۇ قېتىمقى پائالىيەتكە قاتناشقانلىقىدىكى بىر خىل ئىپتىخارلىق تۇيغۇسىنى ئۇلارنىڭ كۆزلىرىدىن ھېس قىلدۇق. بۇنىڭدىن كېيىن مەكتىپىمىزنىڭكى. بۇنداق پائالىيەتلەرگە قاتنىشىشنى تېخىمۇ ئاكتىپلاشتۇرۇپ، بالىلىرىمىزنىڭكى پەقەت مەكتەپتىلا، دەرس بىلەنلا ئەمەس، باشقا مەدەنىي پائالىيەتلەرنىمۇ جانلاندۇرۇشىغا كۈچ چىقىرىدىغانلىقىمىزنى بىلدۈرىمەن. قەدىرلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار! گېرمانىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسىنىڭ قۇرۇلغانلىقىغا دائىر مەلۇماتنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.

سېنتەبىردىكى ئېچىلىش مۇراسىمىغا ۋاشىنگتوندىكى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەئىسى رۆشەن ئابباس خانىم رىياسەتچىلىك قىلدى. مۇراسىمغا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى، ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ دىرېكتورى ئابدۇلھەكىم ئىدرىس، ئاۋسترىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى مەۋلان دىلشات، ئاۋسترىيە پارلامېنتىنىڭ ئەزاسى گۇدرۇن كۇگلېر خانىم، مۇستەقىل پارلامېنت ئەزاسى مارتا بىسمان خانىم، ۋېنا يەرلىك پارلامېنت ئەزاسى شۇئەيىپ، ئاقپىنار، ئامېرىكىنىڭ ۋېنا ئەلچىخانىسى خادىملىرى، ياپونىيە ئەلچىخانىسىنىڭ ۋەكىللىرى ۋە ئاۋسترىيەدىكى تۈرك تەشكىلاتلىرى فېدېراتسىيىسى مەسئۇللىرى، ئاۋسترىيە ئىسلام تەشكىلاتلىرى فېدېراتسىيىسى مەسئۇللىرى ۋە باشقا ئۇيغۇرلار مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلگۈچىلەر بولۇپ كۆپ ساندا كىشى قاتناشتى. ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەئىسى رۆشەن ئابباس خانىم بۇ ھەقتە مەلۇمات بېرىپ ئۆتتى. ئېچىلىش مۇراسىمىدىن كېيىن مەزكۇر كۇرس ئىككى كۈن داۋاملاشقان بولۇپ كۇرس قاتناشقۇچىلىرى ياۋروپادا تۇرۇشلۇق بىر قىسىم ئۇيغۇر ياشلىرىنى ئاساس قىلغان مۇنداق خىلدىكى كۇرسلار تۈركىيە ۋە باشقا بىر قىسىم غەرب ئەللىرىدە بۇرۇنمۇ ئۆتكۈزۈلگەن بولۇپ ئەمما بۇ قېتىمقى ياشلارنىڭ ئۆگىنىش دائىرىسىگە يېڭى مەزمۇنلار قوشۇلغان كۇرسنى تەشكىللىگۈچى رۆشەن ئابباس خانىم زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ بۇ قېتىمقى كۇرس ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتى ئاۋسترىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى ۋە شۇنداقلا ئاۋسترىيەدىكى ئامېرىكا باش ئەلچىخانىسى بىرلىكتە ئۇيۇشتۇرغانلىقىنى بىلدۈردى ھەم كۇرس ئۆتكۈزۈش مەقسىتى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى.
بۇ نۆۋەتتىكى كۇرسىمىزنىڭ مەقسىتى بولسا ياشلارنى خەلقئارالىق سەھنىلەردە ھۆكۈمەتلەرئارا، دۆلەتلەرئارا قانداق قىلىپ ۋەتىنىمىزنىڭ، مىللىتىمىزنىڭ داۋاسىنى تېخىمۇ ئۈنۈملۈك ئېلىپ بېرىشقا دائىر بىلىملەر بىلەن ئۇلارنى قوراللاندۇرۇش، شۇڭا بىز نۆۋەتتىكى شەرقىي تۈركىستاننىڭ ۋەزىيىتىنى ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقان مىللىتىمىزنىڭ ئەھۋالىنى دۇنيا مىقياسىغا ئاڭلىتىشتا ياشلارغا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى خەلقئارادا قانداق قىلغاندا ئۇلار تېخىمۇ ئۈنۈملۈك ھالدا كەڭ تونۇتالايدىغانلىقلىرىنى، مەقسەتكە يېتىشنىڭكى يوللىرىنى ئۆگىتىش ۋە ياشلارنى ھەر تۈرلۈك بىلىملەر بىلەن قوراللاندۇرۇپ، ياشلارنى ھەر ساھەدىكى ئىمكانىيەتلەردىن پايدىلىنىپ، قانداق قىلغاندا ئۇلار داۋاغا ئۈنۈملۈك ساھىپ چىقالايدىغانلىقلىرى دېگەندەك مۇشۇنداق مەزمۇنلارنى ئاساس قىلدۇق.
بۇ قېتىمقى تەربىيەلەش كۇرسىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىغا بىرىنچى سېنتەبىر كەچتە ميۇنخېندىن يېتىپ كېلىپ قاتناشقان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندىممۇ بۇ قېتىمقى ياشلارنى تەربىيەلەش كۇرسىنىڭ ئىلگىرى ئۆتكۈزۈلگەن كۇرسلارغا ئوخشىمايدىغان بەزى ئالاھىدىلىكلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى مەنچە ناھايتى مۇۋەپپەقىيەتلىك ياخشى ئۈنۈملۈك بىر كۇرس بولدى دەپ قارايمەن ماڭا تەسىر قىلغان نۇقتا مۇشۇ گېرمانىيەدە شىۋېتسارىيەدە ئاۋسترىيەدە مۇشۇ مۇشۇ دۆلەتلەرنى ئاساس قىلغان ياۋروپا دۆلەتلىرىدە تۇغۇلغان تۇغۇلۇپ مىشەنىڭ مائارىپ سىستېمىسى چوڭ بولغان بالىلىرىمىز مۇنداق مىشەدە ئوقۇغان ياش بىر نەسىلنىڭ بۇ ئۇيغۇر داۋاسىغا بولغان قىزىقىشى بۇ داۋانى قانداق قىلىپ تېخىمۇ سۈپەتلىك بىر شەكىلدە ئېلىپ بارالايدىغانلىقى ئۈچۈن ئۆزىنى يېتىشتۈرۈش مەقسىتى بىلەن بۇ كۇرسقا قاتناشقانلىقى مېنى تەسىرلەندۈردى دېمەك داۋايىمىز ئۈچۈن بىر ئۈمىد بارلىقىنى مەنمۇ مۇشۇ ئۇيغۇر خەلقى ئۈچۈن بىر نەرسە قىلىشىم كېرەك دېگەن مۇشۇ ئىدىيە مۇشۇ كاللا مۇشۇ يۈرەك بىلەن مۇشۇ كۇرسقا قاتناشقانلىقى بۇ ناھايىتى مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە.
دولقۇن ئەيسا ئەپەندى شۇ كۈنى كەچتىكى ئېچىلىش مۇراسىمىدا قىلغان سۆزىدە يەنە ۋەتەنپەرۋەر ۋە كۆپ خىل ئىقتىدارلىق ياشلارنىڭ مىللىي مۇستەقىللىق ھەرىكىتىنىڭ كەلگۈسى تۈۋرۈكى، ئۈمىدى ۋە ئىگىسى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى. ئۇ نۆۋەتتە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئاياللار، ياشلار، مەدەنىيەت، خىتاي ئىشلىرى، كىشىلىك ھوقۇق قاتارلىق كۆپلىگەن مۇھىم كومىتېتلىرىنىڭ مۇدىرلىرىنىڭ پۈتۈنلەي ياشلاردىن تەركىب تاپقانلىقىنى ئەسكەرتىپ ئۆتۈش بىلەن بىرگە، مۇھاجىرەتتىكى ياشلىرىمىزنى مىللىي دەۋاغا ئىگە چىقىشقا، ھەرقايسى ساھەلەردە ئېلىپ بېرىۋاتقان مىللىي ھەرىكەتكە ئاكتىپلىق بىلەن ئىشتىراك قىلىشقا چاقىردى. تۈركىيەدىكى ئائىلەم نەدە ھەرىكىتىنىڭ تەشكىللىگۈچىسى ئادۋوكات جەۋلان شىرمەمەت ئەپەندىممۇ بۇ قېتىمقى ياشلارنى تەربىيەلەش كۇرسىغا تۈركىيەدىن كېلىپ قاتناشقان بولۇپ، ئۇ بۇ قېتىمقى كۇرسنىڭ ھەر جەھەتتىن ئۈنۈملۈك بولغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى.
مۇشۇ قېتىمقىسى ھېلىقى ئۆزگە ئوخشىمىغان تەرىپى بولسا. ئۇنىڭ كەينىدە ئامېرىكىدىن مىسەل مۇشۇ يەھۇدىيلار جەمئىيىتىنىڭكى بىر خادىمى كېلىپ ئۆزلىرىنىڭ تەجرىبىلىرى ۋە مۇشۇ لوببى پائالىيەتلىرىدىكى مۇشۇ تەجرىبىلىرىنى سۆزلىگەن بولسا، فىرانسىيەدىن دىلنۇر خانىم بىلەن بەرابەر يەنە بىر پسىخولوگ. كېلىپ، بەزى مەسىلىگە دۇچ كەلگەن ۋاقىتتا قانداق بىر شەكىلدە بۇنىڭ بىلەن مۇجادىلە قىلىدىغانلىقى توغرىلىق پىسخىكىلىق برىفىڭلارنى بەرگەن بولدى. ناھايىتى پايدىلىق بولدى. پۈتۈنلەي باشتىن ئاخىرى تېمىلار ئىنگلىزچىدە سۆزلەندى. بۇ يەردە كەلگەن قېرىنداشلارنىڭمۇ، ياش بالىلارنىڭمۇ ناھايىتى سەۋىيەسى يۇقىرى. ھەممىسىنىڭ سورىغان سوئاللىرىمۇ ناھايىتى جانلىق ۋە. كۈچلۈك سوئاللار سورالدى. بۇنىڭغا كېلىپ سۆزلىگەن چەت ئەللىك تەتقىقاتچىلار بولسۇن، باشقا مەسىلەن كونسۇلخانا، ئەلچىخانىلاردىن كەلگەن مۇشۇ خادىملار بولسۇن، ئۇ بالىلارنىڭ سورىغان سوئاللىرىغىمۇ ناھايىتى بىر ھېلىقى ئاپىرىن ئوقۇدى دېسەك بولىدۇ. بۇ ناھايىتى ياخشى بىر پائالىيەت بولدى. ئۇنىڭدىن باشقا بالىلارنىڭ سەۋىيەلىرى ناھايىتى يۇقىرى. مەن بۇنى ھېس قىلدىم. ھەم ئوخشىمىغان ئوخشىمىغان تىللاردا ھەممىسى ھەتتا يەتتە تىل بىلىدىغان، بەش تىل بىلىدىغان مۇشۇنداق ياشلىرىمىزمۇ، بالىلارمۇ باركەن. پىكىرلىرى ناھايىتى ئۆتكۈر ۋە بۇنىڭدىن كېيىن ئېلىپ بېرىلىدىغان پائالىيەتلەر توغرىلىقمۇ بەزى بۇنى ئاڭلىتالايدىغان، بۇ ئىشنى ئېلىپ بارالايدىغان بىر ياشلارمۇ ھازىركەن. بۇنىڭغا ناھايىتى سۆيۈندۈم. ھەمدە چوڭلىرىمىزدىن تەجرىبىلىرىنى. ئېلىشىمىز، چوڭلىرىمىزنىڭكى بۇندىن بۇرۇنقى يېتەرسىزلىكتىن ساۋاق ئېلىپ، ئارتۇقچىلىقىنى ئۆگىنىپ، تەجرىبىلىرىنى مۇئەييەنلەشتۈرۈپ مېڭىشىمىز كېرەك. ئاۋسترىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى مەۋلان ئەپەندى بىزنىڭ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، بۇ كۇرس شۇنداقلا ئۆزلىرىنىڭ ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى ئابدۇلھەكىم ئىدرىس بىلەن بىرلىكتە ۋىيانادا قىلغان پائالىيەتلىرى ھەققىدە مەلۇمات بەردى. ئۇ مۇنداق دېدى. ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭكى دىرېكتورى ئابدۇلھەكىم ئىدرىس ئەپەندىم بىلەن ئاۋسترىيەدىكى ئىسلام جامائەتلىرىنى زىيارەت قىلدۇق. بۇ كۈن تەرتىپ بىلەن ئاۋسترىيە ئىسلام فېدېراتسىيونىنىڭكى رەئىسى ئۈمىد ۋۇرال، تۈرك فېدېراتسىيونىنىڭكى رەئىسى ئەلىجان، ئاۋسترىيە مىللىي گۆرۈش تەشكىلاتىنىڭكى رەئىسى مەھمەت ئارسلان بەگلەرنى زىيارەت قىلىپ، ئۇلارغا ۋەتىنىمىزدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئەڭ ئاخىرقى ۋەزىيىتىنى قانداق كېتىۋاتقانلىقىنى بۇ ھەقتە ئۇچۇرلارنى بەردۇق ۋە بۇنىڭدىن كېيىنكى ئېلىپ بېرىلىدىغان ھەرىكەتلىرىمىزگە دەستەكلىرىنى تەلەپ قىلدۇق. مەۋلان ئەپەندى يەنە بۇ قېتىمقى ياشلارنى تەربىيەلەش كۇرسى ھەققىدىمۇ شۇنداق دېدى. ئۇيغۇر داۋاسىنىڭ كېلەچىكى ئۈچۈن ۋە ساغلام بىر شەكىلدە تەرەققىي قىلىپ ئەڭ ئاخىرقى نىشان بولغان شەرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستەقىللىقىنى قولغا ئېلىشىمىز ئۈچۈن ياشلارنىڭ تەربىيىلىنىپ بۇ دەۋانىڭ سىستېماتىك بىر شەكىلدە ئېلىپ بېرىلىشى ئۈچۈن ئەلۋەتتە ياشلارنىڭ يېتىلىشى بەك مۇھىم بىر مەسىلە. بۇ قېتىمقى تەربىيەلەش كۇرسىنىڭ مۇھىم مەزمۇنى خەلقئارا ۋەزىيەت ۋە ئۇيغۇر دەۋاسىنى تاشقى دۇنياغا ئاڭلىتىشنىڭ يوللىرى، ئۇيغۇر ياشلىرىنى خەلقئارا قانۇن، خەلقئارا ئەھدىنامىلەر، دېموكراتىيە،